تۆتىنچىسى ئىنساننىڭ قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچە ھاجەت ۋە ئېھتىياجلىرىغا قاراپ سەدىقە قىلىش ياخشىدۇر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ ئى ئادەم بالىسى ئاشقان نەرسەڭنى ئىشلىتىۋالغىنىڭ سەن ئۈچۈن ياخشىدۇر تۇتۇپ قالغىنىڭ سەن ئۈچۈن ياماندۇر رىزقىڭنىڭ يېتەرلىك بولغىنىغا قارىتا مالامەت قىلىنمايسەن ياخشىلىقنى يېقىن كىشىلىرىڭدىن باشلىغىن بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان بۇ ھەدىس مالنى ھېچكىمگە بەرمەي ناھايىتى كۆپ يىغىۋېلىشتىن چەكلەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر دەرھەم يۈز مىڭ دەرھەمنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتتى دېۋىدى كىشىلەر قانداقسىگە دەپ سوراشتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر كىشىنىڭ ئىككى دەرھىمى بار ئىدى بىرنى سەدىقە قىلىۋەتتى بىر كىشى ئۆزىنىڭ مېلىنىڭ قېشىغا كەلدى ۋە ئۇنىڭدىن يۈز مىڭ دەرھەم ئايرىپ سەدىقە قىلدى بۇ يەردە ئىككىلا تەڭگىسى بولۇپ بىرىنى سەدىقە قىلىۋەتكەن كىشىنىڭ نۇرغۇن بايلىقى بولۇپ ئۇنىڭدىن يۈز مىڭ دەرھەمنى سەدىقە قىلغان بايدىن ئېشىپ چۈشكەنلىكى بايان قىلىنىدۇ بەغەۋى رەھمەتۇللا ئەلەي مۇنداق دەيدۇ كىشىنىڭ ئارتۇق مېلىنى سەدىقە قىلىشى ۋە كەمبەغەللىك پىتنىسىگە قېلىشتىن قورقۇپ ئۆزى ئۈچۈن ئوزۇق ئېلىپ قېلىشى ئىختىيارىدىكى ئىش ئەمما ھەممىسىنى بېرىۋېتىپ كېيىن قىلغانلىرىغا پۇشايمان قىلىپ قالسا ئۇ ھالدا ئەجرىنى بىكار قىلىۋېتىشى ھەم كىشىلەرگە يۈك بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئەبۇ بەكرى رازىياللا ئەنھۇ بارلىق مېلىنى سەدىقە قىلىش ئۈچۈن ئايرىغان چېغىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭ ئىمانىنىڭ كۈچلۈكلۈكى قىلغان تەۋەككۈلىنىڭ ساغلاملىقىنى بىلگەنلىكى شۇنىڭدەك ئۇنىڭغا پىتنىنىڭ ھاكىم بولۇۋېلىشىدىن باشقىلاردىن ئەنسىرىگەندەك ئەنسىرىمىگەنلىكى ئۈچۈن ھېچقانداق ئېتىراز بىلدۈرمىگەن لېكىن ئائىلىسىدە ئېھتىياجى ياكى تۆلەيدىغان قەرزى بار كىشىلەرنىڭ بارلىق مېلىنى سەدىقە قىلىشىغا بولمايدۇ چۈنكى قەرزنى تۆلەش ئائىلىسىگە نەپىقە قىلىش مۇھىمدۇر ئەمما ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ ئەبۇ بەكرى رازىياللا ئەنھۇدەك ئەنسارلارنىڭ ساھابىلەرگە قىلغان كۆيۈمچانلىقىغا ئوخشىغان ئۆزىنىڭ نەپسىدىن كېچىپ سەدىقە قىلسا ھېچ گەپ يوق ئاللا تائالا ئۇ خىلدىكى كىشىلەرنى مۇنداق مەدھىيلەيدۇ ئۇلار موھتاج تۇرۇقلۇق مۇھاجىرلارنىڭ مەنپەئەتىنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتىدىن ئەلا بىلىدۇ سۈرە ھەشرنىڭ توققۇزىنچى ئايىتى دېمەك مەدىنىدىكى ئەنسارلارنىڭ مەككىدىن ئۆز تەرەپكە كەلگەن مۇھاجىرلارغا ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇقمۇ مۇسۇلمانلارنىڭ مەنپەئەتىنى ئەلا بىلىپ مەنپەئەتىدىن كەچكەنلىكىنى ماختايدۇ يەنى ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇقمۇ مۇسۇلمانلارنىڭ مەنپەئەتىنى ئەلا بىلىپ مەنپەئەتىدىن كېچەلىگەن كىشىلەر ئاللاھ تەرەپتىن ماختىلىنىدۇ بەشىنچى پەرزەنتلەرگە نەپىقە قىلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ ئەگەر بىر كىشى ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ ئائىلىسىگە خىراجەت قىلسا ئۇ قىلغان خىراجىتى ئۇ كىشى ئۈچۈن سەدىقىدۇر بىرلىككە كەلگەن ھەدىس پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە مۇنداق دەيدۇ سېنىڭ ئاللاھ يولىدا ئىشلەتكەن بىر دىنارىڭ قۇل ئازاد قىلىشتا ئىشلەتكەن بىر دىنارىڭ مىسكىنگە سەدىقە قىلغان بىر دىنارىڭ ئائىلەڭگە ئىشلەتكەن بىر دىنارىڭنىڭ ئىچىدىن ئەجرى ئەڭ كاتتا بولغىنى ئائىلەڭگە ئىشلەتكەن دىنارىڭدۇر دەيدۇ بۇ ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر ئادەم ئۆز ئائىلىسىنى نەفىقە قىلىشنى تاشلاپ قويماسلىقى ئائىلىسىگىمۇ داۋاملىق نەفىقە قىلىپ تۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىۋاتىدۇ ئالتىنچى، يېقىنلارغا قىلىنغان سەدىقە ئەبۇ تەلھە رەزىياللا ئەنھۇ مەدىنىدىكى مېلى ئەڭ كۆپ ئەنسارىلارنىڭ بىرى ئىدى ماللىرىنىڭ ئىچىدە ئەبۇ تەلھە ئەڭ ياخشى كۆرىدىغىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مەسچىتىگە قاراپ تۇرىدىغان بەيرەھا دېگەن بېغى ئىدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇ باغقا كىرىپ باغنىڭ تاتلىق سۈيىنى ئىچەتتى ئەنەس رەزىياللا ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ لەن تەنالۇل بىررە ھەتتا تۇنفىقۇ مىمما تۇھىببۇن يەنى ياخشى كۆرگەن نەرسەڭلادىن سەرپ قىلمىغۇچە ھەرگىز ياخشىلىققا ئېرىشەلمەيسىلە دېگەن سۈرە ئالى ئىمراننىڭ توقسان ئىككىنجى ئايىتى نازىل بولغان ۋاقىتتا ئەبۇ تەلھە ئورنىدىن تۇرۇپ ئى ئاللانىڭ پەيغەمبىرى ئاللاھ تائالا ساڭا بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى مېنىڭ ماللىرىمنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغىنىم بەيرەھا دېگەن بېغىمدۇر ئاللاھنىڭ دەرگاھىدا ئەسقاتىدىغان مال بولۇشىنى ئۈمىد قىلىپ ئۇنى سەدىقە قىلىمەن ئى ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى سەن ئۇنى ئاللاھ يولىدا كۆرسەتكەن يەرگە ئىشلەتكىن دېدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھاي ھاي نېمە دېگەن پايدىلىق نېمە دېگەن پايدىلىق مال بۇ مەن دېگەن سۆزۈڭنى ئاڭلىدىم مەن ئۇنى ئۆز يېقىنلىرىڭغا بېرىشىڭنى لايىق كۆرىمەن دېدى

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ئۇ داۋان ئاشمىدى. داۋان ئېشىشنىڭ نېمىلىكىنى قانداق بىلەتتىڭ؟ داۋان ئېشىش دېگەن قۇل ئازاد قىلماقتۇر. ياكى ئاچارچىلىق كۈندە تۇغقانچىلىقى بولغان يېتىمگە ياكى توبىدا ياتقان مىسكىن، يەنى ھالى ناچار كەمبەغەلگە تاماق بەرمەكتۇر.

ۋەلجارى زىلقۇربا ۋەلجارىل جۇنۇب يېقىن قوشنىغا يىراق قوشنىغا ياخشىلىق قىلىڭلار دەيدۇ سۈرە نىسانىڭ ئوتتۇز ئالتىنچى ئايىتى ۋە يەنە قوشنىلىرىمىزغا ياخشىلىق قىلىش توغرىسىدا نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلتۈرۈلدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئەبۇ زەر رەزىياللا ئەنھۇغا مۇنداق نەسىھەت قىلغان ئەي ئەبۇ زەر ئەگەر سەن شورپا قايناتساڭ ئۇنىڭ سۈيىنى كۆپرەك قىل ۋە قوشنىلىرىڭغا يەتكۈزگىن مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىس سەككىزىنچى ئاللا يولىدىكى دوست بۇرادەرلەرگە سەدىقە قىلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر كىشىنىڭ سەرپ قىلغان دىنارلىرىدىن ئەجرى ئەڭ كاتتا بولىدىغىنى ئائىلىسىگە ئىشلەتكەن دىنارىدۇر ئاللا يولىدا ئىشلىتىش ئۈچۈن ئاتاپ قويغان ئۇلاغقا خەجلىگەن دىنارىدۇر ۋە ئاللا يولىدىكى بۇرادەرلىرىگە ئىشلەتكەن دىنارىدۇر دەيدۇ مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىس توققۇزىنچى، مەيلى كاپىرلار ياكى مۇناپىقلارغا قارشى قىلىنغان جىھاد بولسۇن ئاللا يولىدا قىلىنغان جىھادقا قىلىنغان نەپىقە سەرپ قىلىنغان مال ئەڭ ياخشى ھېسابلىنىدۇ ئاللا تائالا بىزلەرنى قۇرئان كەرىمنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىدە ئاللا يولىدا مال سەرپ قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ۋە بىر قاتار ئايەتلەردە مال ئارقىلىق قىلىنغان جىھادنى جان بىلەن قىلىنغان جىھادنىڭ ئالدىغا قويىدۇ

ئۇلائىكە ھۇمۇسسادىقۇن شۈبھىسىزكى، ھەقىقىي مۆمىنلەر ئاللاھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن، ئاندىن ئىمانىدا شەك كەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن ئاللاھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغانلاردۇر. ئەنە شۇلار ئىمان دەۋاسىدا راستچىللاردۇر.

سەدىقىلەرنىڭ ئىچىدىكى پەزىلىتى ئەڭ يۇقىرى سەدىقە ئاللاھنىڭ يولىدا تىككەن چېدىرنىڭ سايىسى ۋە ئاللاھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغان كىشىگە قىلغان خىزمەت ياكى ئاللاھ يولىدا بېرىلگەن قۇرامىغا يەتكەن بىر تۆگىدۇر ۋە يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام كىمكى ئاللاھ يولىدا غازات قىلغۇچىنى جابدۇپ قويسا ئۆزىمۇ غازات قىلغۇچىغا ئوخشاش ساۋاپقا ئېرىشىدۇ دەيدۇ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس ئەمما بىزنىڭكى بىر قىسىم ئاتا ئانىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم مۇسۇلمانلار بىر مۇجاھىدنى جىھادقا جابدۇپ قويۇش ئەمەس ئۇ ئاللانىڭ يولىدا جىھاد قىلاي دېسە ئۇنىڭغا بالىلىرىنى ۋە ماللىرىنى ئەسلىتىش ئارقىلىق ئۇنى جىھادتىن توسۇۋاتىدۇ قېرىنداشلىرىمىز شۇنى بىلىشىمىز لازىمكى ئاللا يولىدا قىلىنغان جىھاد ئۈچۈن بېرىلگەن ئەڭ ئەۋزەل سەدىقە دەۋرىمىزدىكىگە ئوخشاش ئېھتىياج بار مۇسۇلمانلار ئىچىدىكى سەدىقە بېرىدىغانلار ئاز بولغان دەۋردە بېرىلگەن سەدىقىدۇر

ئەنە شۇلارنىڭ دەرىجىسى يەنى مەككە ئازاد قىلىنىشتىن بۇرۇنقى نەپىقە قىلغان ۋە ئۇرۇش قىلغانلارنىڭ دەرىجىسى مەككە ئازاد قىلىنىشتىن كېيىن نەپىقە قىلغان ۋە ئۇرۇش قىلغانلارنىڭ دەرىجىسىدىن چوڭدۇر ئۇلارنىڭ ھەر بىرىگە ئاللاھ جەننەتنى ۋەدە قىلدى ئاللاھ سىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭلاردىن خەۋەرداردۇر كىمكى ئاللاھقا قەرزى ھەسەنە بېرىدىكەن يەنى ئاللاھنىڭ رازىلىقىنى تىلەپ ئۇنىڭ يولىدا پۇل مال سەرپ قىلىدىكەن ئاللاھ ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ ئۇنىڭغا چوڭ ساۋاپ بېرىدۇ سۈرە ھەدىدنىڭكى ئونىنچى ۋە ئون بىرىنچى ئايەتلىرى بۇ توغرىسىدا سەييىد قۇتۇب رەھمەتۇللا ئەلەيھىنىڭكى قۇرئان تەپسىرىدە مۇنداق دېيىلىدۇ ئەقىدىسى بېسىمغا ئۇچراۋاتقان ئەقىدىنى ھىمايە قىلىدىغانلار ئازلاپ كەتكەن بىر پەيتتە ھېچ قانداق مەنپەئەت مەرتىۋە ياكى باياشاتلىق كۈتمەستىن قىلىنغان نەپىقە ۋە پىداكارلىق ئەقىدىگە نىسبەتەن بېسىم بولمىغان دىنغا ياردەم بېرىدىغانلار كۆپ غەلىبە ۋە مۇۋەپپەقىيەت كۆرۈنۈپ تۇرغان چاغدا قىلىنغان سەدىقە ئېھسان ۋە پىداكارلىققا ئوخشىمايدۇ بىرىنچىسىنىڭ يېگانە ئاللاھقا بولغان تولۇق ئىشەنچ خالىس نىيەت بىلەن كۆرۈنۈپ تۇرغان ھەر قانداق سىرتقى ئامىللاردىن يىراق ئەقىدىسىدىن باشقا ھېچ قانداق نەرسىنىڭ تۈرتكىسى بولمىغان ھالدا قىلىنغان سەدىقە ئىكەنلىكىدە ھېچ قانداق شەك يوق ئىككىنچىسىدە بولسا نىيەت خالىس بولغان تەقدىردىمۇ ياخشىلىق قىلىدىغانلار كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن بىرىنچىسىگە ئوخشىمايدۇ فى زىلال قۇرئان يەنە ھازىرقى ۋاقتىمىزدىكىدەك ئىسلامنىڭ ھەممە تەرەپلىرى موھتاجلىققا ئىگە بولغان ئىسلام قوشۇنلىرىمىز ئىسلام مائارىپلىرىمىز دىنىي ئوقۇغۇچىلىرىمىز دىنىي نەشرىياتچىلىقلىرىمىز ھەر جەھەتتىن ئېھتىياجغا ئىگە بولۇۋاتقان قىيىن شارائىتلاردا قىلىنغان كۈرەش سەرپ قىلىنغان مال مۈلۈكلەرنىڭ دەرىجىسى ئۈستۈن بولىدۇ مۇشۇ قىيىن شارائىتلاردا دەرس ئۆگىتەلىگەن، مۇشۇ قىيىن شارائىتتا ھەقنى سۆزلەپ دەۋەت ئېلىپ بارالىغان، قىيىنچىلىق ئىچىدە ئۆزىنىڭ جىھادىي كۈرىشىنى داۋاملاشتۇرالىغان ئۇستاز ئالىملىرىمىز، مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ دەرىجىسى كېيىنكى خاتىرجەم شارائىتتا دەرس ئۆگەتكەن، دەۋەت ئېلىپ بارغان، جىھاد قىلغانلارنىڭكىدىن ئۈستۈن بولىدۇ. تۆۋەندە قېرىنداشلىرىمىزغا خەلق ئىچىدە ئاشكارا بولغان ئىجتىمائىي سەدىقىلەردىن ھېسابلىنىدىغان سەدىقە جارىيەنىڭ بېرىلىدىغان ئورۇنلىرى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمىز.

ئۈچىنچىسى، مەسچىت سېلىش. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ، كىمكى ئاللاھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلىگەن ھالدا مەسچىت بىنا قىلىدىكەن، ئاللاھ تائالا ئۇنىڭ ئۈچۈن جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ. بۇ، ھەممىسى بىرلىككە كەلگەن ھەدىسلەر. جابىر رازىياللاھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ، كىمكى بىر قۇدۇق كولىسا، ئۇنىڭدىن ئىنسى جىن ۋە ياكى بىرەر قۇش سۇ ئىچمىگەن تەقدىردىمۇ، ئاللاھ تائالا ئۇ كىشىگە قىيامەت كۈنى ئەجىر بېرىدۇ. كىمكى بىر قىرغاۋۇلنىڭ ئۇۋىسى ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك بىر مەسچىت سالىدىكەن ئاللاھ تائالا ئۇنىڭ ئۈچۈن جەننەتتە بىر ئۆي بىنا قىلىدۇ تۆتىنچى ئىلىمنى ئومۇملاشتۇرۇش قۇرئانى كەرىم تارقىتىش مۇساپىرلار ئۈچۈن ئۆي سېلىپ بېرىش ۋە بۇ دائىرىگە كىرىدىغان يېتىم يېسىر تۇل خوتۇنلار ۋە باشقىلار ئەبۇ ھۇرەيرە رازىياللاھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ ئىنسانغا ئۆلگەندىن كېيىن يېتىپ تۇرىدىغان ئەمەل ۋە ياخشىلىقلىرى ئۆگەتكەن ۋە تارقاتقان ئىلمى ياكى ياخشى تەربىيىلىگەن پەرزەنتى ياكى قالدۇرغان قۇرئان ياكى بىنا قىلغان مەسچىت ياكى مۇساپىرلارغا سېلىپ بەرگەن ئۆي ياكى قازغان ئۆستىڭى ياكى ھايات ۋە ساغلام چېغىدا بەرگەن سەدىقىسىدىن ئىبارەتتۇر دەيدۇ قېرىنداشلىرىمىز شۇنى بىلىشىمىز لازىمكى گويا رامىزاندا قىلغان نەپىقىگە ئوخشاش بەزى چاغلاردا قىلغان نەپىقە بىر قىسىم چاغلاردا قىلغان نەپىقىدىن ياخشىدۇر ئىبنى ئابباس رازىياللاھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام كىشىلەر ئىچىدىكى ئەڭ سېخىي زات ئىدى بولۇپمۇ رامىزاندا جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام بىلەن ئۇچراشقان ۋاقىتتا تېخىمۇ سېخىيلىشىپ كېتەتتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام جىبرىيىل ئەلەيھىسسالام بىلەن رامىزاندا ھەر كېچىسى ئۇچرىشىپ قۇرئاندىن دەرس ئوقۇشاتتى جەزمەنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ جىبرىيىل ئەلەيھىسسالام بىلەن ئۇچراشقان چاغدىكى سېخىيلىقى شامالدىنمۇ تېز ئىدى دەيدۇ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس قېرىنداشلىرىمىز ئالدىمىزدا زۇلھەججە ئايلىرى كېلىۋاتىدۇ زۇلھەججە ئېيىنىڭ دەسلەپكى ئون كۈنىدە قىلىنغان سەدىقىنىڭ پەزىلىتىنىڭ ناھايىتى ئۇلۇغ ئىكەنلىكى توغرىسىدىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ

داۋان ئېشىش دېگەن قۇل ئازاد قىلماقتۇر ياكى ئاچارچىلىق كۈندە تۇغقانچىلىقى بولغان يېتىمگە ياكى توپىدا ياتقان مىسكىن يەنى ئەھۋالى ناچار كەمبەغەللەرگە تاماق بەرمەكتۇر سۈرە بەلەدنىڭ ئون بىرىنچى ئايىتىدىن ئون بەشىنچى ئايەتلەرگىچە دېمەك ئىنساننىڭ مال ئىگىسى بولۇشى ئاللا تائالانىڭ ئۇنىڭغا قىلغان نېمىتىدۇر نېمەتنىڭ تاكامۇللۇقى ئۇ نېمەتنىڭ ئىنساننى ئاللا تائالانىڭ تائەتىگە ئېلىپ بېرىش بىلەن تاماملىنىدۇ شۇڭا ئاللا تائالا بىزلەرنى بىزگە بېرىلگەن نېمەتنى ئاللانىڭ تائەتىگە ئېلىپ بېرىشقا نېسىپ قىلسۇن ئاخىرىدا بىز payg'ambar alayhissalomninki mo'na hadisi bilan sadiqaninki islom dinimizdagi o'rnining muhimligi uning fazilatining kattaligi

بىزلەرنى بىزلەرگە بېرىلگەن مال مۈلۈكلەرنىڭ ھەققىنى ئادا قىلالايدىغان مۇسۇلمانلاردىن قىلغىن ئى ئاللا ماللىرىمىزنى بىز ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك پايدا ئېلىپ كېلەلەيدىغان ياخشى ماللارنىڭ قاتارىدىن قىلغىن ۋە بىزنى شۇ ماللارنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىش بىلەن ياخشى كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن ئى ئاللا بىزلەرگە بەرگەن مال مۈلۈكلەرنى ئۇنىڭ زاكىتىنى ئايرىش بىلەن ئۇنى ياخشى يوللارغا نەپىقە قىلىش بىلەن بەرىكەتلىك قىلىپ بەرگىن مال مۈلۈكلىرىمىزدىن ياخشىلىق يوللىرىغا يېتىملەرگە ئاجىز غۇرابالارغا خەير ئېھسان قىلىدىغان ۋە ئۇنى ئۈزۈپ قويمايدىغان كىشىلەردىن قىلغىن ئى ئاللا بىزلەرنى پۇل مېلىمىز بىلەن ئائىلىلىرىمىزگە قۇلۇم قوشنىلىرىمىزگە داۋاملىق نەپىقىنى ئۈزۈپ قويمايدىغان كىشىلەردىن قىلغىن ئى ئاللاھ بىزلەرنى جېنىمىز ۋە مېلىمىز بىلەن ئىسلامغا ياردەم بەرەلەيدىغان سېنىڭ يولۇڭدا جىھاد قىلالايدىغان ھېچ بولمىغاندا شۇ يولغا پۇل مېلىمىزنى ئىشلىتەلەيدىغان راستچىل مۆمىنلەرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن ئى ئاللاھ ئارىمىزدىن سېنىڭ يولۇڭدا تۈرمىلەرگە كىرىپ كەتكەن شەھىد بولغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئەھلى ئاياللىرىغا پەرزەنتلىرىگە ئىگە بولىدىغان ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلىرىغا ياردەم بېرىدىغان شەرەپلىك مۇسۇلمانلارنى كۆپلەپ چىقىرىپ بەرگىن ئەي ئاللا پۇل ماللىرىمىزنى سېنىڭ يولۇڭغا سەرپ قىلىش بىلەن جەننەتتىكى ئورۇنلىرىمىزنى تېخىمۇ گۈزەللەشتۈرۈپ بەرگىن ئەي ئاللا بىزلەرنى بېخىللەرنىڭ قاتارىدىن قىلمىغىنكى بېخىللىق قىلىش بىلەن سېنىڭ پەرىشتىلىرىڭنىڭ لەنىتىگە ئۇچرىغۇچى زىيانكار كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلمىغىن ئەي ئاللاھ سەن بىزگە ئاتا قىلغان ماللارنى بېخىللىق قىلىپ ياخشىلىق يوللىرىغا سەرپ قىلماستىن زىيانكار كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قېلىشتىن ئۇنىڭ ھەققى ئادا قىلىنماي قىيامەتتە ئۇ ماللارنىڭكى زەھەرلىك يىلان بولۇپ بويۇنلىرىمىزغا يۆگىشىۋېلىشىدىن ئۆزۈڭگە سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز ئەي ئاللاھ ئەي ئاللاھ بىزلەرنى بىزنى سىنىماق ئۈچۈن ئاتا قىلغان بۇ مال دۇنيالىرىڭنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان مۆمىنلەردىن قىلغىن ئى ئاللاھ قىيامەتتە بىز ھېسابىدىن ئۆتەلمەي بىزلەرگە نادامەت ئېلىپ كېلىدىغان ماللارنى بىزلەرگە پايدىسىز مال دۇنيالارنى بىزدىن نېرى قىلغىن ئى ئاللاھ بىزنىڭ يۈرەكلىرىمىزنى مال دۇنيانىلا ياخشى كۆرىدىغان فاسىق قەلبلەردىن قىلىپ قويمىغىن ئى ئاللاھ ساڭا قول كۆتۈرۈپ قىلغان دۇئالىرىمىزنى ئىجابەت قىلغىن